بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق. ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر، شۇنداقلا خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە، ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز.

خىتاي سودا مىنىستىرى ۋاڭ ۋېنتاۋ بىلەن كۆرۈشكەندە ئىككى دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن سودا ئىشلىرى خىزمەت گۇرۇپپىسىنى قۇرۇش ھەققىدە بىرلىككە كەلگەن سى ئېن ئېن تورىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئاۋغۇست كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە جىنا رايموند ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ دۇنيا ئىقتىسادىدا مۇھىم ئورۇن تۇتىدىغانلىقىنى ئۆزئارا قىلىشقان يەتتە يۈز مىليارد دوللارلىق سودىدىن تەڭ مەنپەئەت ئېلىۋاتقانلىقىنى ئىككى دۆلەتنىڭ مۇقىم ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتىنىڭ ھەر ئىككى دۆلەتكە پايدىلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن خىتاي تەرەپ بولسا ئىككى دۆلەتنىڭ كارخانىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش سودىغا پايدىلىق سىياسىي مۇھىت يارىتىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن ناھايىتى روشەنكى خىتاينىڭ بۇ ئىپادىلىرى ئامېرىكىنىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركەتلەرنى خىتايغا مەبلەغ سېلىش ۋە خىتاي شىركەتلىرى بىلەن ھەمكارلىشىشتىن چەكلەيدىغان قانۇن چىقىرىشى مەجبۇرىي ئەمگەك ماللىرىنى ئامېرىكىغا كىرگۈزمەسلىك قانۇنىنى يولغا قويۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ جىنا رايموندنىڭ خىتايغا ئالاھىدە تەكلىپ قىلىنىشىمۇ مۇشۇ سەۋەبتىن دەپ قارالماقتا ئىكەن جىنا رايموند خىتاي سودا مىنىستىرى ۋاڭ ۋېنتاۋ بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبەتتە ئىككى تەرەپ سودا ئىشلىرى خىزمەت گۇرۇپپىسى قۇرۇشتا بىرلىككە كەلگەن بۇ گۇرۇپپا ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ سودا ئەمەلدارلىرى ۋە كارخانا ۋەكىللىرىنى ئۇچراشتۇرۇپ سودا ۋە مەبلەغ سېلىش مەسىلىلىرىنى مۇزاكىرە قىلىدىكەن ئوتتۇرىدىكى ئىختىلاپنى سۆھبەت ئارقىلىق ھەل قىلىدىكەن ئەگەر بۇ گۇرۇپپا رەسمىي قۇرۇلسا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ ھەر يىلى ئىككى قېتىم يىغىن ئاچىدىكەن سودا مىنىستىرى جىنا رايموندنىڭ بۇ قېتىملىق خىتاي زىيارىتى بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتىنى نورماللاشتۇرۇشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىنىڭ يەنە بىر ئىپادىسى دەپ قارىلىۋاتقان بولۇپ بۇنىڭدىن ئىلگىرى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن مالىيە مىنىستىرى جېنېت يېلېن كىلىمات ئالاھىدە ئەلچىسى جون كېررى قاتارلىقلار خىتاينى زىيارەت قىلىپ خىتاي ئەمەلدارلىرى بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ ئالاھىدە نەتىجە قازىنالمىغان ئىدى سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ جەنۇبىي ئافرىقىدا ئۆتكۈزۈلگەن كېسەك دۆلەتلەر رەھبەرلىرى ئۇچرىشىش يىغىنىدىن قايتىش سەپىرىدە ئۈرۈمچىدە توختاپ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ كاتتىباشلىرى بىلەن كۆرۈشكەندە بۇ رايوننىڭ خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىلىك تەرەققىياتىدىكى ئالاھىدە ئورنىنى تەكىتلىگەن

ھەمدە كۆرسەتمە بېرىپ، بۇ رايوننىڭ خىتاينىڭ كەلگۈسى تەرەققىياتى ۋە خىتاي مىللىتىنىڭ گۈللىنىشىدىكى ستراتېگىيەلىك ئورنىنىڭ ئالاھىدە مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن ھەمدە كەلگۈسى يول خەرىتىسىنى سىزىپ بەرگەن. سىياسەتچى تورىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئېلان قىلغان شى جىنپىڭ شىنجاڭغا يۈرگۈزۈۋاتقان قاتتىق قول سىياسىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتمەكچى ناملىق ماقالىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، شى جىنپىڭ

ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرى ئۇ جىنايەتنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاپ، خىتاي ئەمەلدارلىرىنى چەكلىگەن ئەھۋالدىمۇ شى جىنپىڭ جىنايەتكە تولغان بۇ شىنجاڭ سىياسىتىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەن ھەمدە ئۇنى كۈچلۈك شەكىلدە داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان. شى جىنپىڭ مۇقىملىق ئارقىلىق تەرەققىياتقا كاپالەتلىك قىلىش، تەرەققىيات ئارقىلىق مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش دېگەن شوئارنى تەكىتلەپ، شىنجاڭنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىكىنى ساقلاش ئۈچۈن قانۇن بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈش، قانۇننى قورال قىلىش، قانۇن تۈزۈم بىلەن باشقۇرۇش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، يوشۇرۇن خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش مېخانىزمىنى ياخشىلاش، تېررورلۇققا قارشى كۈرەش قىلىشنى، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنى قانۇنلاشتۇرۇش ۋە دائىملاشتۇرۇش بىلەن بىرلەشتۈرۈش، ھەممىنى تېگىدىن تۈزەش، يىلتىزىدىن داۋالاشنى كۈچەيتىش، يەرلىك بىلەن بىڭتۈەننىڭ قوشۇلۇشىنى تېزلىتىش، ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش، خىتايچە سۆزلەشنى ئومۇملاشتۇرۇش دېگەنلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان. خىتاي پىروجېكتى تورىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئاۋغۇست كۈنى بەرگەن شى جىنپىڭ ئۆز ئەمەلدارلىرىنى شىنجاڭغا قاتتىق قول سىياسەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشقا بۇيرۇدى ناملىق خەۋىرىدە تەھلىل قىلىنىشىچە شى جىنپىڭ بۇ قېتىم شىنجاڭ سىياسىتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش توغرۇلۇق تەلىم بەرگەندە كۆزلىگەن نىشانى بۇ سىياسەتنى ئاخىرىغىچە يولغا قويۇش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تولۇق تىنجىتىش ۋە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش، ئۇيغۇر رايونىنى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىدىكى ھالقىلىق تۈگۈنگە ئايلاندۇرۇش، شۇنداقلا خەلقئارا سودىدىن پايدىلىنىپ خىتاينىڭ ئىقتىسادىنى گۈللەندۈرۈشكە يول ھازىرلاش ئىكەن.
خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇست كۈنى چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا، خىتاي تۆمۈر يولى ئۈرۈمچى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى لوپنۇر كۆلىدىن چاقىلىق ناھىيەسىگە بارىدىغان تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى باشلىغان، بۇ يولنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئىككى يۈز توقسان سەككىز كىلومېتىر ئەتراپىدا بولۇپ لوپنۇر كۆلىدىن چىقىدىغان كالىيلىق تۇزىنى توشۇشنى قولايلاشتۇرۇش رولىنى ئوينايدىكەن خىتاي تۆمۈر يول گۇرۇھى ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى تاماملاپ ئىشقا كىرىشتۈرگەن قۇمۇل لوپنۇر تۆمۈر يولىمۇ لوپنۇر كۆلىدىن چىقىدىغان كان بايلىقلىرىنى ئېچىش ۋە توشۇشنى مەقسەت قىلىپ ياسالغان بولۇپ بۇ قېتىم ئۇنى چاقىلىق ناھىيىسىگە يەتكۈزۈش پىلانلانغان خىتاينىڭ مەقسىتى لوپنۇر چاقىلىق تۆمۈر يولىنى چاقىلىقتىن خوتەنگە خوتەندىن قەشقەر ۋە ئۈرۈمچىگە ئۈرۈمچىدىن قۇمۇلغا بارىدىغان تۆمۈر يول بىلەن تۇتاشتۇرۇپ ئۇيغۇر رايونىنىڭ شەرقىنى چۆرىدىگەن تۆمۈر يول تورىنى شەكىللەندۈرۈش ئاندىن ئۇنى لەنجۇ شىنجاڭ تۆمۈر يولىغا تۇتاشتۇرۇش ئىكەن كىلىمات شۇنداقلا خىتاينىڭ ئېكولوگىيىلىك بۇزغۇنچىلىقى سەۋەبىدىن قۇرۇپ كىچىكلەپ كەتكەن لوپنۇر كۆلى خىتايدىكى ئىككىنچى چوڭ تۇزلۇق كۆل بولۇپ كالىيلىق تۇزنىڭ ئاساسلىق مەنبەسى ھېسابلىنىدىكەن مەلۇماتلارغا قارىغاندا خىتاينىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى لوپنۇر تۇزچىلىقى شىركىتى ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان بۇ كۆلدىن تۇز ئېلىۋاتقان بولۇپ يىلىغا بىر مىليون ئالتە يۈز مىڭ توننا تۇز ئىشلەپچىقىرىدىكەن خىتاينىڭ زور مەبلەغ سېلىپ ئۇيغۇر رايونىدا بەرپا قىلغان بۇ خىل تۆمۈر يول قۇرۇلۇشلىرى باشقا ئۇل مۇئەسسەسە قۇرۇلۇشلىرىغا ئوخشاشلا خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىلىك مەقسەتلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان بولۇپ ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇشۈكۈر ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ يول قۇرۇلۇشىدىكى مەقسىتىنى تەبىئىي بايلىقلارنى تالان تاراج قىلىش نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتىش ۋە شىركەتلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ خەلقئارا بازارغا يۈزلىنىش دېگەن ئۈچ نۇقتىغا يىغىنچاقلىغان ئىدى خىتاينىڭ يەرلىك ھۆكۈمەتلىرى ھازىر قەرزگە بوغۇلغان بولۇپ ھۆكۈمەتنىڭ ئون تىرىليون دوللارلىق يوشۇرۇن قەرزى خۇددى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئېيتقاندەك خىتاينى ئىقتىسادىي جەھەتتە ۋەيران قىلىدىغان قەرەللىك بومبا ئىكەن. ئىچكى بازارنى بىلگۈچى تورى يىگىرمە يەتتىنچى ئاۋغۇست كۈنى بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي بۇ يىل پۇل قىسلىقى، ياشلارنىڭ ئىشسىزلىقى، ئۆي مۈلۈك بازىرىنىڭ كاساتلىشىشى قاتارلىق نۇرغۇن ئىقتىسادىي مەسىلىلەرگە دۇچ كەلگەن بولسىمۇ، ئەڭ ئېغىر كىرىزىس يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئېغىر دەرىجىدە قەرزگە بوغۇلۇشى مەسىلىسى ئىكەن. خىتاينىڭ يەرلىك ھۆكۈمەتلىرى ئىلگىرى يەر سېتىپ ئۆزلىرىنى سەمرىتكەن بولسىمۇ، بۈگۈنكى كۈندە ئىقتىسادىي مەنبەسى قۇرۇشقا يۈزلەنگەن، مالىيەسى قىيىن ئەھۋالدا قالغان ۋە ئومۇمىي قەرزى ئون تىرىليون دوللارغا يېقىنلىشىپ قالغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئاشكار قىلمىغان بۇ يوشۇرۇن قەرز ئەمەلىيەتتە خىتايدىكى ئەڭ خەتەرلىك ئىقتىسادىي كىرىزىسنىڭ بەلگىسى بولۇپ، ۋاقتى سائىتى كەلگەندە پارتلاش خاراكتېرلىك ۋەيرانچىلىق يۈز بېرىشى مۇمكىن ئىكەن. ماقالىدە ئېيتىلىشىچە، خىتاينىڭ يەرلىك ھۆكۈمەتلىرى بانكىدىن كۆپلەپ قەرز ئېلىپ، يول كۆۋرۈك، ئايرودروم، تېز سۈرئەتلىك پويىز قاتارلىق ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشلىرىنى ئېلىپ بارغان. بۇنىڭغا كەتكەن پۇلنىڭ ھەددى ھېسابى يوق بولۇپ، يەرلىك ھۆكۈمەتكە قەرز ئارتىلىپ مېڭىۋەرگەن. ئۆي مۈلۈك بازىرىنىڭ كاساتلىشىشى بىلەن بۇ قەرز تېخىمۇ ئېغىرلاشقان. يەرلىك ھۆكۈمەتلەر ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىغا ئىشلىتىدىغان پۇلنى خىتاي ھۆكۈمىتى دۆلەت خامچوتىغا كىرگۈزمەيدىكەن ۋە يەرلىك ھۆكۈمەتتىن ئۆز دائىرىسىدە مەبلەغ جۇغلاشنى تەلەپ قىلىدىكەن. يەرلىك ھۆكۈمەت بانكىدىن قەرز ئېلىپ، ئۇنى ئۆز مالىيەسىدىن تۆلەشنى ۋەدە قىلىدىكەن، ئەمما تۆلىيەلمەيدىكەن. يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ ئون تىرىليون دوللارغا يەتكەن بۇ قەرزى خىتاينىڭ ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىش قىممىتىنىڭ ئەللىك پىرسەنتىنى ئىگىلىگەن بولۇپ، ئەگەر بۇ قەرزدىن چاتاق چىقسا، خىتاينىڭ ئاتمىش تىرىليون دوللارلىق دۆلەت پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىغا خەۋپ يېتىدىكەن.

مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە. يۇقىرىدا دىققىتىڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز.

قېنى ئەمسە دىققىتىڭلار پروگرامما مەزمۇنىدا بولغاي. خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئۇشتۇمتۇت زىيارىتى ھەمدە بۇ جەرياندا ئۇنىڭ شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ كەلگۈسى يۆنىلىشى ھەققىدە بەرگەن كۆرسەتمىلىرى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ تېخىمۇ يوشۇرۇن ۋە تېخىمۇ قاتتىق رەۋىشتە داۋام قىلىدىغانلىقىدىن ئاشكارا بېشارەت بەردى. ئۇيغۇر دىيارىنىڭ سىياسىي ۋەزىيىتى بىلەن ياخشى تونۇشلۇقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بولسا، بۇنىڭ يالغۇز ئۇيغۇرلار ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى دۇنيا ئۈچۈنمۇ زور مەسىلە ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى. تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. جەنۇبىي ئافرىقا پايتەختى يوھاننېسبۇرگ شەھىرىدە چاقىرىلغان كېسەك مەملىكەتلەر يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان شى جىنپىڭنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنىدىكى ئۆزىگە بېرىلگەن سۆز قىلىش نۆۋىتىنى سودا مىنىستىرى ۋاڭ ۋېنتاۋغا تاپشۇرۇپ قويۇپ، ئۆزىنىڭ ھېچقانداق چۈشەندۈرۈشمۇ بەرمەستىن يىغىنغا قاتناشماسلىقى ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنى بەكمۇ ھەيران قالدۇرغان ئىدى. يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇستتا بولسا شى جىنپىڭنىڭ ئۇشتۇمتۇتلا ئۈرۈمچى شەھىرىدە زىيارەتتە بولۇپ، نۆۋەتتىكى سىياسىي خىزمەتلەر ھەققىدە يوليورۇق بېرىشى ھەر ساھەنى تېخىمۇ ھەيران قالدۇردى. خىتاي باشقۇرۇشىدىكى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، شى جىنپىڭ شۇ كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت، پارتكوم ۋە بىڭتۈەننىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلىرى قاتناشقان يىغىندا ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى ھەققىدىكى دوكلاتلىرىنى ئاڭلاپ ئۆتكەن. ھەمدە ئۇلارنىڭ ھازىرغىچە بولغان مەزگىلدە شىنجاڭ خىزمىتىدە قولغا كەلتۈرگەن ئۇتۇقلىرىغا مەدھىيە شۇنىڭدەك خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ قانداق بىلجىرلىشىدىن قەتئىينەزەر، پارتىيەنىڭ نۆۋەتتىكى شىنجاڭ سىياسىتىنى قىلچە تەۋرەنمەستىن تولۇق ۋە قەتئىي ئىجرا قىلىشنى تەلەپ قىلغان. ئۇ سۆزىدە نۇقتىلىق قىلىپ، نۆۋەتتىكى خىزمەتلەردە ئىجتىمائىي مۇقىملىق بارلىق خىزمەتلەرنىڭ يادروسى، دېگەن. تاشقى دۇنياغا كۆپ خىل شەكىللەردە مەلۇم بولغىنىدەك ئۆتكەن يەتتە يىلدا ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىدا مىليونلىغان ئۇيغۇرنىڭ لاگېرغا قامىلىشى، مىليونلارچە ئائىلىنىڭ خانىۋەيران بولۇپ سانسىز سەبىيلەرنىڭ يېتىم بالىغا ئايلىنىشى، يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇرنىڭ ھەرقايسى خىتاي زاۋۇتلىرىدا زامانىۋى قۇللارغا ئايلاندۇرۇلۇشى پۈتكۈل دۇنياغا ئەمدى قايتىلانمايدۇ دېگەن تارىخىي شوئارنى چۆرىدىگەن ھالدا كۆپلىگەن سوئاللارنى تاشلىغان ئىدى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بىر قىسىم ياۋروپا پارلامېنتلىرى بۇ ھادىسىلەرنى رەسمىي ھالدا قىرغىنچىلىق دەپ ئېلان قىلغان بولسا، ب د ت نىڭ بۇ ھەقتىكى دوكلاتىدا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دېگەن شەكىلدە تەسۋىرلەندى. ھالبۇكى، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى تېخىمۇ ياخشى سۆزلەش چاقىرىقى بويىچە ئوتتۇرىغا چىققان تەشۋىقات دولقۇنلىرى، شۇنىڭدەك بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ۋەتەن زىيارىتىگە يول قويۇلۇشى ئاقىۋىتىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ۋە زۇلۇمنىڭ ئاخىرلاشقانلىقى ھەققىدىكى پىكىرلەرگە قىسمەن ھالدا بازار چىقىشقا باشلىغانىدى. ئەمما شى جىنپىڭنىڭ بۇ قېتىم ئۈرۈمچىدە سۆزلىگەن سۆزلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز قىلمىشلىرىغا قىلچىلىكمۇ پۇشايمان يوق ئىكەنلىكىنى، ئەكسىچە نۆۋەتتىكى كونتروللۇق ۋە باستۇرۇش تەدبىرلىرىنى تېخىمۇ قاتتىق قوللۇق بىلەن ئىجرا قىلىدىغانلىقىنى ئاشكارا نامايان قىلدى. بۇ ھەقتە رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان مۇتەخەسسىسلەردىن ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىراففېسسورى دېيۋىد تابىن مۇشۇنىڭ ئۆزىلا شى جىنپىڭنىڭ كاللىسىدا ھازىرقى ئۇيغۇر دىيارىغا مۇناسىۋەتلىك سىياسەتلەرنى ئۆزگەرتىش خىيالىنىڭ يوقلۇغىنى،

قوش مەناغا ئىگە. بىرى، ئۇ خەلقئاراغا كومپارتىيە باشقىلارنىڭ بىز ئىجرا قىلىۋاتقان مىللىي سىياسەتلەر ھەققىدىكى تەنقىدلىرىگە پەرۋا قىلمايدۇ. ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى بۇ سىياسەتنى بىز داۋاملىق ئىجرا قىلىمىز دېگەن ئۇچۇرنى يوللاۋاتىدۇ. يەنە بىرى، شى جىنپىڭ ئىچكى قىسمىدا كومپارتىيە ئەمەلدارلىرىغا ۋە شىنجاڭدىكى يەرلىك ئەمەلدارلارغا ئۆزىنىڭ باش قوماندان ئىكەنلىكىنى شۇڭا ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان سىياسەتلەرنىڭ تولۇق ئىجرا بولۇشى لازىملىقىنى ئىشارە قىلىۋاتىدۇ. شۇڭا بۇ زىيارەت قارىماققا بىر قۇدرەتنىڭ سىيماسىنى نامايان قىلغاندەك كۆرۈنسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇ بىر چوڭ ئاجىزلىق ئىچىدە ئۆزىگە چىقىدۇ. چۈنكى شى جىنپىڭ شىنجاڭدىكى ئەمەلدارلارنىڭ ئۆز بۇيرۇقىغا تولۇق ئىتائەت قىلماسلىقىدىن ئەندىشە قىلىدۇ. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ شىنجاڭغا تولا قاتراپ بارمىدى. شۇنداقلا ئىككى يۈزلىمىچە نامىدا ئۆز بۇيرۇقىنى تولۇق ئىجرا قىلمىغان بىر قىسىم ئەمەلدارلارنى جازالىدى. شۇڭا بۇ ھال، بىز ئېيتىپ كېلىۋاتقاندەك، بۇ جايدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرگە شى جىنپىڭنىڭ باش جاۋابكار ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم كۆرسىتىپ بېرىدۇ. شى جىنپىڭنىڭ ئۈرۈمچى شەھىرىدە قىلغان سۆزلىرى ئىچىدە كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان بىر نۇقتا ئۇنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەققىدە ئالاھىدە كۆرسەتمە بېرىشىدۇر. ئۇ بۇنىڭدا ئېنىق قىلىپ بىز تېررورلۇق ۋە بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش خىزمىتىنى ئوڭۇشلۇق داۋام قىلدۇرۇش ئۈچۈن مۇقىملىق خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇشىمىز لازىم. بۇنىڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشنى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بارلىق قانۇنسىز دىنىي پائالىيەتلەرگە قاقشاتقۇچ زەربە بېرىشىمىز لازىم دېگەن. شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا خىتايچە تىلنى ئۆگىتىش ۋە ئۇلارنىڭ خىتايچە سەۋىيەسىنى ئاشۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكى ھەققىدە سۆز قىلغان. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا، ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ خادىمى دوكتور ئادرىيان زېنز بۇ قېتىم شى جىنپىڭنىڭ بىخەتەرلىك ۋە ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى سۆز تېمىسى قىلىشىنىڭ ئۆزى ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇمنىڭ ئاياغلاشمىغانلىقىنىڭ ھەمدە يېقىن ئارىدا ئاياغلاشمايدىغانلىقىنىڭ بىر زور بېشارىتى دەپ كۆرسىتىدۇ. This obviously very significant. What I notice is how much Xi Jinping emphasized security.
He explicitly talks. بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ مۇھىملىقى ئېنىق. شى جىنپىڭ ھەققىدىكى خەۋەرلەردىن مەن دىققەت قىلغان بىر نۇقتا شۇ بولدىكى، ئۇ بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن. شۇنىڭدەك بىخەتەرلىكنىڭ بىرىنچى ئورۇندىكى مەسىلە ئىكەنلىكىنى، ئىقتىسادنىڭ بولسا بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىنى شەرت-شارائىت بىلەن تەمىنلىگۈچى ئىككىنچى ئامىل ئىكەنلىكىنى ئىشارەت قىلغان. ئەينى ۋاقىتتا، چېن چۈەنگو يۆتكىلىپ ئۇنىڭ ئورنىغا ما شىڭرۇي قويۇلغاندا، بۇنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى كۆزلەپ ئېلىنغان چارە ئىكەنلىكى ھەققىدە گەپ-سۆزلەر بولغانىدى. ئەمما بۇ قېتىم شى جىنپىڭ بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىنىڭ يادرولۇق مەسىلە ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئەسكەرتتى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇنىڭ سۆزلىرىدە مەدەنىيەت ئاسسىمىلياتسىيەسى، ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايچە ئۆگىنىشى ۋە ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش مەسىلىلىرى ئالاھىدە ئەسكەرتىلدى. ئاخىرقى بىر نۇقتا شۇكى، ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن ئەمگەك كۈچلىرىنى باشقا رايونلارغا يۆتكەشكە دائىر بەزى دەلىللەرنى كۆرۈۋېلىش مۇمكىن. چۈنكى شى جىنپىڭ بۇ قېتىم ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئىشلىشى توغرىسىدا سۆز قىلدى. بۇ بىر چوڭ ئىسپات. چۈنكى خىتاي ئىزچىل ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ باشقا ئۆلكىلەرگە يۆتكىلىشى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى بېسىپ قوياتتى. يەنە بىر ياقتىن ئالغاندا، بۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ نېمە ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ خىتاي شىركەتلىرىنى قارا تىزىملىككە ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق تىزىملىككە ئېلىشى لازىملىقىنى نامايان قىلىدۇ.
ئۇيغۇر دىيارىدا ھازىرغىچە داۋام قىلىپ كەلگەن تۈرلۈك كونتروللۇق تەدبىرلىرىنى ئالاھىدە ماختىغان شى جىنپىڭ يەنە ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدە قىلغان سۆزلىرىدە شىنجاڭ رايونى ۋەتىنىمىزنىڭ ئومۇمىي تەرەققىياتىدا ئىستراتېگىيەلىك رول ئوينايدۇ، شىنجاڭنىڭ بۇنداق پەۋقۇلئاددە ئورنىنى چىڭ تۇتۇشىمىز لازىم دەپ كۆرسەتكەن. شۇنداقلا بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىنىڭ خىتاي كومپارتىيەسى ۋە خىتاي دۆلىتىنىڭ ئىقتىسادىي مەۋجۇتلۇقى، قىلماسلىقى ئۈچۈن ئاچقۇچلۇق رايون ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن. دېيۋىد تابىننىڭ قارىشىچە، كېسەك مەملىكەتلەر ئىتتىپاقىدا ئاكتىپ پائالىيەت قىلىۋاتقان شى جىنپىڭنىڭ كۆرسەتمىلىرى بىلەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسەتلەر ئەنە شۇنداق ئورتاق دۆلەت مەنپەئەتى ئۈچۈن مەيلى چېن چۈەنگو دەۋرىدە بولسۇن ياكى ما شىڭرۇي دەۋرىدە بولسۇن بىردەك داۋام قىلىدۇ.
بۇ قېتىمقى كېسەك دۆلەتلەر يىغىنى مەزگىلىدە بىز خىتاينىڭ يەر شارىدا بىر توقۇنۇش ھالقىسى پەيدا قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭدا يەر شارىنىڭ يېرىمىنى ئىگىلەيدىغان دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى ھىمايە قىلىدىغان دۆلەتلەرگە قارشى تۇرۇشنى پىلان قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۇق. ئۇلارنىڭ ئارىسىدا بىر ئورتاقلىق مەۋجۇت بولمىسىمۇ، ئۇلارنىڭ ئىقتىسادقا ھەمدە دېموكراتىك دۇنيانىڭ تەسىرىگە تاقابىل تۇرۇشقا نىسبەتەن بىر ئورتاقلىقى بار. ئىچكى قىسمىدا بولسا بۇ چېن چۈەنگو دەۋرىدىكى تۇتۇلۇشقا تېگىشلىك بولغانلارنىڭ ھەممىسىنى تۇتۇش دەيدىغان سىياسەت بىلەنمۇ ماس كېلىدۇ. ئەپسۇسكى بۇ زىيارەت ھەققىدە خەلقئارادا ئاز تولا ئىنكاسلار بولغان بولسىمۇ، ئۇيغۇرلار ئۈچۈن شۇ نەرسە ئېنىق بولدىكى، ھازىرقى سىياسەت بۇندىن كېيىنمۇ ئىزچىل داۋام قىلىدۇ. يەرلىك ئەمەلدارلار بولسا شى جىنپىڭنىڭ سۆزلىرىنى شەرتسىزلىك بىلەن تولۇق ئىجرا قىلىدۇ.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى نېفىت، تەبىئىي گاز، كۆمۈر قاتارلىق ئېنېرگىيە بايلىقى، شۇنىڭدەك پاختا ۋە كۈنتاختا كەبى تەبىئىي بايلىقلار تۈپەيلىدىن ئۇيغۇر دىيارى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ گۈللىنىشىدە ئاچقۇچلۇق رول ئويناۋاتقان بولۇپ، شى جىنپىڭ ئېيتقان ئىستراتېگىيەلىك مۇھىملىقنىڭ مۇشۇلارنى كۆرسىتىدىغانلىقى ئالغا سۈرۈلمەكتە. نۆۋەتتە خەلقئارا ئاخبارات ساھەسىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ۋە خەۋەرلىرى تۇشمۇ تۇشتىن ئېلان قىلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئىگىلىنىشىچە، شى جىنپىڭ ئافرىقىدا ئۆتكۈزۈلگەن كېسەك دۆلەتلىرى رەھبەرلىرىنىڭ ئون بەشىنچى قېتىملىق ئۇچرىشىشنى تاماملاپ، يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇست كۈنى تۇيۇقسىزلا ئۇيغۇر ئېلىدە زىيارەتتە بولغان. شى جىنپىڭنىڭ ئافرىقا سەپىرىدىن قايتىشىدا تۇيۇقسىزلا ئۈرۈمچىگە كېلىشىدىكى سەۋەب زادى نېمە؟ تۆۋەندە ئوبزورچىمىز ئاسىيەنىڭ شى جىنپىڭنىڭ ئافرىقا سەپىرىدىن كېيىن ئۇدۇل ئۇيغۇر ئېلىغا كېلىشىدىكى سەۋەبلىرى ھەققىدە يۈرگۈزگەن مۇلاھىزىسىنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. بۇ ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار پەقەت ئاپتورنىڭ ئۆزىگىلا خاس بولۇپ، رادىيومىزنىڭ مەيدانىغا ۋەكىللىك قىلالمايدۇ. شى جىنپىڭنىڭ ئافرىقا سەپىرىدىن قايتىشىدا تۇيۇقسىزلا ئۈرۈمچىگە كېلىشىدىكى سەۋەب زادى نېمە؟ يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇست شى جىنپىڭ كېسەك دۆلەتلىرى رەھبەرلىرىنىڭ ئون بەشىنچى قېتىملىق ئۇچرىشىشىدىن قايتىپ، تۇيۇقسىزلا ئۇيغۇر ئېلىدا زىيارەتتە بولغان.

خىتاي باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدىن قارايدىغان بولساق، شى جىنپىڭنىڭ بۇ قېتىملىق شىنجاڭ زىيارىتىنىڭ سەۋەبسىز بولمىغانلىقىنى بايقايمىز. شى جىنپىڭ ئۈرۈمچىگە يېتىپ كەلگەندىن كېيىن، ئالدى بىلەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ۋە بىڭتۈەننىڭ خىزمەت دوكلاتىنى ئاڭلىغان. ئاندىن خىتاينىڭ قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش نىشانى ئۈچۈن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەل قىلغۇچ رولغا ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. شۇنداقلا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ خىزمىتىگە بولغان تەلىپىنىڭ ئىنتايىن ئېنىقلىقىنى يەنى بۇ تەلەپنىڭ يەنىلا مۇقىملىق ۋە بىخەتەرلىك بىلەن زىچ باغلانغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا شى جىنپىڭ باشتىن ئاخىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مۇقىملىقى ۋە بىخەتەرلىكىنىڭ خىتاينىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى قۇدرەت تېپىشى ۋە كەلگۈسى پىلانلىرى بىلەن زىچ باغلانغانلىقىنى باش تېما قىلغان ھالدا تۆۋەندىكىدەك بىر قاتار يول يورۇقلارنى بەرگەن

ئۇنىڭدىن باشقا خىتايلار بىلەن ئارىلاش ئولتۇراقلىشىش رايونلىرىنى پۈتكۈل رايوندا تېز سۈرئەتتە كېڭەيتىش ئۈچىنچىدىن ئۇيغۇرلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەش ۋە خىتاي كۆچمەنلەرنى ئۇيغۇر ئېلىغا كۆچۈرۈشنى تېزلىتىش تۆتىنچىدىن ئاتالمىش ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش ستراتېگىيىسى بويىچە خىتاي كادىرلارنى داۋاملىق تۈردە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىگە ئورۇنلاشتۇرۇپ نازارەتنى كۈچەيتىش شۇنداقلا فېڭچياۋ مېتودى بويىچە ئاساسىي قاتلامنى ئومۇميۈزلۈك كونتروللۇققا ئېلىش بەشىنچىدىن، خەلقئارا ساياھەتچىلىكنى كەڭ كۆلەمدە ئېچىۋېتىش ھەمدە ئاتالمىش شىنجاڭ ھېكايىسى تەشۋىقاتى ئارقىلىق خەلقئارادىكى سەلبىي پىكىرلەرگە زەربە بېرىش ۋە ھاكازالار. يۇقىرىقى نۇقتىلاردىن قارايدىغان بولساق، بۇلارنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ كونكرېت ئېلىپ بېرىلىش ئۇسۇلى ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ يېتىشىمىز تەس ئەمەس. دېمەك، شى جىنپىڭ بۇ قېتىملىق يول يورۇقلىرىدىمۇ ئوخشاشلا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلغان. تېخىمۇ مۇھىمى بۇ يەردە شى جىنپىڭ تەكىتلەۋاتقان دۆلەت خەۋپسىزلىكىنىڭ ئاساسى دەل ئۇيغۇرلارنى بويسۇندۇرۇش ۋە يوقىتىش مەسىلىسىدۇر ئاتالمىش مۇقىملىقنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش مائارىپ ۋە ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ئۇيغۇرلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەش ۋە خىتاي كۆچمەنلەرنى ئۇيغۇر ئېلىگە يەرلەشتۈرۈش ئاتالمىش فېڭچياۋ مېتودى بويىچە ئاساسىي قاتلامنى ئومۇميۈزلۈك كونترول قىلىش خەتەرنى باش مەنبەدىن تۈگىتىش قاتارلىقلار بولسا خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارنى پۈتكۈل مىللەت سۈپىتىدە يوقىتىش ۋە ئومۇميۈزلۈك خىتايلاشتۇرۇشنى تېز سۈرئەتتە ئەمەلگە ئاشۇرۇش مېخانىزمى دەپ قاراشقا بولىدۇ ئاتالمىش شىنجاڭ ھېكايىسى ئارقىلىق خەلقئارادىكى سەلبىي پىكىرلەرگە رەددىيە بېرىش تەشۋىقاتى مۇنداق ئىككى ئامىلنى كۆزلىگەن بولۇشى مۇمكىن بىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ھەقىقىتىنى داۋاملىق تۈردە خەلقئارادىن يوشۇرۇپ قېلىش يەنە بىرى خىتاينىڭ خەلقئارادىكى ئوبرازىنى قايتا تۈزەپ دۇنياغا خوجا بولۇش چۈشىنى روياپقا چىقىرىشتىن ئىبارەت ئۇنداقتا شى جىنپىڭنىڭ كېسەك دۆلەتلىرى ئۇچرىشىشىدىن قايتىپلا ئۇيغۇر ئېلىگە كېلىشى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تېز سۈرئەتتە داۋاملاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلىشىنى قانداق چۈشىنىش كېرەك قارىماققا كېسەك دۆلەتلىرى يىغىنىدىن ئىبارەت ئىقتىسادىي ھەمكارلىقنى ئاساس قىلغان بىر يىغىن بىلەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى باغلاش ئەقىلگە ئۇيغۇن بىر ئىش ئەمەستەك كۆرۈنىدۇ ئەمما شى جىنپىڭنىڭ مەزكۇر يىغىندا ئېلان قىلغان ئون تۆت مىليارد دوللار ياردەم پۇلىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىگە قارايدىغان بولساقلا بۇ ئىشنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۆرۈپ يېتىشىمىز تەس ئەمەس كېسەك دۆلەتلىرى ئۇچرىشىشىدا شى جىنپىڭ ئويلىمىغان يەردىن خىتاينىڭ ئاللىبۇرۇن تۆت مىليارد دوللارلىق يەر شارى تەرەققىياتى ۋە قوش جەنۇب ھەمكارلىق فوندى تەسىس قىلغانلىقىنى ئېلان قىلىپ خەلقئارا جامائەتنى تاڭ قالدۇرغانىدى بۇنىڭغا ئۇلاپلا ئۇ يەنە پات ئارىدا خىتاينىڭ مەزكۇر فوند ئۈچۈن يەنە ئون مىليارد دوللارلىق مەخسۇس مەبلەغ ئاجرىتىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى بىز يۇقىرىدا تىلغا ئالغان شى جىنپىڭنىڭ ئافرىقا سەپىرى ۋە ئۈرۈمچى سەپىرى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت دەل بۇ فوندنىڭ قۇرۇلۇشى بىلەن زىچ باغلانغان دېيىشكە بولىدۇ

جەنۇبىي يېرىم شار ئاساسلىقى جەنۇبىي ئاسىيا ھىندونېزىيە ئوتتۇرا ۋە جەنۇبىي ئافرىقا ئوكېئانىيىنىڭ كۆپ قىسمى جەنۇبىي ئامېرىكا قىتئەسى ۋە جەنۇبىي قۇتۇپتىكى رايونلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ خىتاينىڭ ئاتالمىش بىر بەلباغ بىر يول ستراتېگىيىسىگە مەزكۇر رايونلاردىكى دۆلەتلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئەزا بولغان يەنى خىتاي ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئىيۇنغىچە دۇنيادىكى بىر يۈز ئەللىك ئىككىدىن ئارتۇق دۆلەتلەر بىلەن ئاتالمىش بىر بەلباغ بىر يول ستراتېگىيىسى بويىچە ھەمكارلىق كېلىشىمى تۈزۈپ بولغان شۇنداقلا بۇ دۆلەتلەرنىڭ كۆپ قىسمى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان قوش جەنۇب ھەمكارلىقى ئىچىدىكى دۆلەتلەر ھېسابلىنىدۇ بۇ ئەھۋاللاردىن قارىغاندا شى جىنپىڭنىڭ مەردلىك بىلەن ئون تۆت مىليارد دوللارنى يەر شارىنىڭ تەرەققىياتىغا ئاتىۋېتىشى دۆتلۈكتىن ياكى بولمىسا ئابرۇيپەرەسلىكىنى قاندۇرۇۋېلىشنى مەقسەت قىلغانلىقىدىن ئەمەس بەلكى خەلقئارادىكى مۇتلەق كۆپ نامرات دۆلەتلەرنى قەرز پۇل بىلەن خىتايغا باغلاش ئارقىلىق غەرب دېموكراتىيىسىنى يەر يۈزىدىن يوق قىلىپ دۇنياغا خوجا بولۇش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى نىشان قىلىپ تىكىلگەن دو دېيىشكە بولىدۇ ئاتالمىش قوش جەنۇب ھەمكارلىقى ئىچىدىكى بۇ دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول توزىقىغا چۈشۈشى ئۇيغۇرلارنىڭ تېخىمۇ تېز سۈرئەتتە ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن يوقىتىلىشىغا سەۋەب بولىدىغانلىقىنى مەزكۇر دۆلەتلەر ئەسلا خىيالىغا كەلتۈرمەسلىكى مۇمكىن ئەمما رېئاللىق شۇكى خىتاينىڭ ئاتالمىش بىر بەلباغ بىر يول پىلانى يولغا قويۇلغاندا ئۇيغۇر ئېلى مەزكۇر پىلاننىڭ ئىستراتېگىيىلىك مەركىزى قىلىپ بېكىتىلگەن مەزكۇر پىلان بولسا خىتاي ئىچىدە خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنى تۆمۈر يول تاش يول ۋە ھاۋا يوللىرى ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇشنى خىتاي سىرتىدا بولسا خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىنى ئاتالمىش بىر بەلباغ بىر يول كېلىشىمىگە ئەزا دۆلەتلەر ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلىگە تاشقى جەھەتتىن باغلاشنى نىشان قىلغان شۇنداق بولغاندا خىتاي دۇنيا دۆلەتلىرىنى ئىقتىساد سىياسەت ۋە ئىدېئولوگىيە ساھەسىدە ئومۇميۈزلۈك تىزگىنلەش مەقسىتىگە يېتىدۇ يەنى بۇ ئارقىلىق غەربنىڭ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن شەكىللەندۈرگەن دېموكراتىك دۇنيا تۈزۈلمىسىنى ۋەيران قىلىپ ئورنىغا ئاتالمىش خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە يېڭىچە سوتسىيالىزم نامىدىكى مۇستەبىت دۇنيا كۈنتەرتىپىنى تۇرغۇزۇشنى ئاتالمىش خىتاي چۈشىنىڭ رېئاللىققا ئايلىنىشى دەپ قارايدۇ دېمەك يۇقىرىقى مەقسەتلەرگە يېتىشتە خىتايغا توسالغۇ بولۇۋاتقان ئىككىلا ئامىل بار بولۇپ ئۇنىڭ بىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنىڭ ئاشكارىلىنىپ كېتىش خەۋپى يەنە بىرى ئامېرىكا باشلىق غەرب دۇنياسىنىڭ خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانىنى ۋەيران قىلىش خەۋپىدۇر بۇ ۋەجىدىن ئۇيغۇرلارنى تېز سۈرئەتتە ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن يوقىتىش ۋە بۇ جىنايەتنىڭ ئاشكارىلانماسلىقى خىتاي ئۈچۈن جىددىي زۆرۈرىيەت ھېسابلىنىدۇ چۈنكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى غەربنىڭ ئويۇنى، غەربنىڭ ئويدۇرمىسى قىلىۋېتىش دۇنيادىكى مۇتلەق كۆپ دۆلەتلەرنىڭ خىتايغا ئەگىشىشىگە يول ئېچىپ، ئاتالمىش خىتاي چۈشىنى روياپقا چىقىرىدۇ. دەرۋەقە، شى جىنپىڭنىڭ ئافرىقا سەپىرىدىن كېيىنلا ئۇدۇل ئۇيغۇر ئېلىغا كېلىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تېز سۈرئەتتە داۋاملاشتۇرۇش ھەققىدە جىددىي كۆرسەتمە بېرىشىدىكى تۈپ سەۋەب دەل يۇقىرىقى ئىككى خەتەردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ. گەرچە خىتاي ئاتالمىش بىر بەلباغ بىر يول پىلانىنى شۇنچە ئۇستىلىق بىلەن يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ ئەمما خىتاي تەشۋىق قىلىۋاتقان ئاتالمىش خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە سوتسىيالىزمدىن ئىبارەت يېڭى دۇنيا كۈنتەرتىپىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق قىممەت قاراشلىرىغا تەھدىت ئىكەنلىكى خەلقئارادا ئاللىبۇرۇن ئورتاق قاراشقا ئايلاندى ئەجەبا يەر شارىدىكى ئىنسانلار خىتاي تەرىپىدىن دۈشمەن دەپ قارالغىنىدا خۇددى ئۇيغۇرلاردەكلا ھەر ۋاقىت يوقىتىلىش خەۋپىگە دۇچ كېلىدىغان دىنىي ئېتىقادى تىل يېزىقى مىللىي مائارىپى مەدەنىيەت ۋە ئۆرپ ئادەتلىرى ھۆرمەت قىلىنمايدىغان دۇنيا كۈنتەرتىپىنىڭ نۆۋەتتىكى مەۋجۇت دۇنيا كۈنتەرتىپىنىڭ ئورنىنى ئېلىشنى خالامدۇ ئەلۋەتتە ئۇنداق ئەمەس شۇنىسى ئېنىقكى پەقەت خىتاينىڭ ئەسلى ماھىيىتى تولۇقى بىلەن ئېچىلغاندىلا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئاتالمىش غەربنىڭ ئويۇنى بولماستىن بەلكى خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتى ئىكەنلىكى ئىسپاتلانسىلا ئاندىن شى جىنپىڭنىڭ خىتاي ئارزۇسى تەبىئىي ھالدا كۆپۈككە ئايلىنىدۇ تۈركىيەدىكى خىتاي شىركىتىنىڭ كاپالىتىگە ئىشىنىپ يۇرتى تۇرپانغا قايتقان ۋە ئالتە ئايدىن بېرى ئىز دېرەكسىز غايىب بولغان قاھار ئېلىنىڭ نۆۋەتتە يۇرتىدا تۇتقۇندا ئىكەنلىكى ئۇنىڭ خىزمەت ئورنى بولغان خىتاينىڭ جۇجۇ ئېلېكتر پاراۋۇز شىركىتىنىڭ ئالاقىدار خادىملىرى تەرىپىدىن دەلىللەندى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرىنىڭ بايان قىلىشىچە قاھار ئېلى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى ئەتراپىدا بېيجىڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن تۈركىيەگە كەلگەن ئۇ تۈركىيەدە تۈرك تىل كۇرسىنى تۈگەتكەندىن كېيىن خىتاينىڭ جۇجۇ ئېلېكتر پاراۋۇز شىركىتىنىڭ تۈركىيەدىكى شۆبىسىگە تەرجىمان بولۇپ ئىشقا كىرگەن ئۇ تەرجىمانلىق جەريانىدا ئۆزىنىڭ ئالاھىدە ئىجتىمائىي ئالاقە ئىقتىدارىنى نامايان قىلغان نەتىجىدە شىركەت ئۇنى لايىھە مۇدىرى قىلىپ ئۆستۈرگەن توردىكى ماتېرىياللاردا تونۇشتۇرۇلۇشىچە مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئالتىنچى يىلى قۇرۇلغان مەزكۇر شىركەت ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن كېيىن خەلقئارا مۇلازىمەت قىلىشقا ئاتلانغان پويىز ئەسلىھەلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش سېتىش ۋە قۇراشتۇرۇش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بۇ شىركەت يېقىنقى يىللاردا تۈركىيەدىن باشقا مالايشىيا گېرمانىيە مېكسىكا ئاۋسترالىيە قاتارلىق ئەللىكتىن ئارتۇق دۆلەتتە ئىش ۋە سودا توختاملىرىغا ئېرىشكەن نەتىجىدە خىتاينىڭ بىر يول بىر بەلباغ قۇرۇلۇشىدىكى ئاۋانگارت ۋە مەنپەئەتدار شىركەت بولۇپ باھالانغان قاھار ئېلىنىڭ دوستى رەپقەتنىڭ بايان قىلىشىچە قاھار ئېلى مەزكۇر شىركەتنىڭ ئىستانبۇل، ئەنقەرە ۋە ئىزمىر قاتارلىق جايلاردىكى پويىز قۇرۇلۇش پىلانلىرىغا يېتەكچىلىك قىلغان. خىتاينىڭكى تېز سۈرئەتلىك پويىز ياسايدىغان شىركىتى بار. ئاشۇ شىركەت شۇ تۈركىيەدە ئۆزىنىڭكى ئۆز ئالدىغا پروژېلىرى بار. مەسىلەنكى، ئانقارانىڭكى مېترولىرىنى، ئىزمىرنىڭكى، ئىستانبۇلنىڭ دېگەندەك. بىزنىڭ بۇ دوستىمىز بۇ يەردە پروژە مۇدىرى بولاپ. پروجېكت مېنېجېر دەمدۇق. پروژە مۇدىرى بولاپ ئىشلىگەن. ھېسابتا ئون نەچچە يىل بولدى ئىشلەۋاتقىلى.
تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان جۇجۇ ئېلېكتر پاراۋۇز شىركىتى. ئۆزىنىڭ قاھار ئېلى دەپ بىر خىزمەتچىسى بولغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان بولسىمۇ. كائەيلى. شىدا. دەسلەپتە ئۇنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدە مەلۇمات بېرىشنى رەت قىلدى بۇ خادىم ئىلگىرىلەپ سورالغان سوئاللىرىمىزدىن كېيىن ئەھۋالنى قانۇن ئورگانلىرىدىن سۈرۈشتە قىلىشىمىزنى تەۋسىيە قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىدىن

ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ يەنە ئەسكەرتىشىچە قاھار ئېلى مۇدىر بولغاندىن كېيىن مەزكۇر شىركەتنىڭ تۈركىيە ھۆكۈمىتى ئالدىدىكى ئېتىبارىدا يۈكسىلىش بولغان نەتىجىدە شىركەت قاھار ئېلىنىڭ مائاشىنى ھەسسىلەپ ئۆستۈرۈپ ئۇنى ئەتىۋارلاپ ئىشلەتكەن بۇ كىشىنىڭ يەنە بىلدۈرۈشىچە شىركەت تۈركىيىدە ئىش باشلىغان دەسلەپكى يىللاردا قاھار ئېلىنىڭ ئۇيغۇر كىملىكىدىن پايدىلىنىپ تۈركىيە ھۆكۈمىتى بىلەن بەزى پائالىيەتلىرىنى قولايلاشتۇرغان بولسىمۇ كېيىنكى يىللاردا شىركەت تۈركىيەدىكى ئورنىنى مۇستەھكەملىۋالغاندىن كېيىن قاھار ئېلىنىڭ شىركەتتە ئالاھىدە بىر ئەھمىيىتى قالمىغان شۇڭا بۇ قېتىم يۇرتىغا قايتىپ غايىپ بولغىنىدا ئىلگىرىكىدەك دەرىجىدە ئىز دېرىكى قىلىنمىغان جۇجۇ پاراۋوز شىركىتىنىڭ يەنە بىر خادىمىمۇ قاھار ئېلىنىڭ نۆۋەتتە نەدە ئىكەنلىكى ھەققىدىكى سوئالىمىزغا جاۋابەن ئۇنىڭ ئەھۋالىنى قانۇن ئورگانلىرىدىن سۈرۈشتە قىلىشىمىزنى تەۋسىيە قىلدى

Unang tutkundikyal diki ne tekhme l girda dalili d. 啊， 你说。 但他已经是列为刑事案件了， 那你只能找公安，
好不？ 啊， 所以不能呃提供任何信息吗？
不好意思， 这个案件是公安部门的， 你对不起， 您直接找公安好吗？ قاھار ئېلىنىڭ ئادۋوكاتى ۋەدات ئەپەندى ئۇنىڭ شىركەتتىكى خىتاي خىزمەتداشلىرىنىڭ شىكايىتى سەۋەبلىك تۇتۇلغانلىق ئېھتىماللىقىنىمۇ ئىلگىرى سۈرىدۇ Çinler de olur. Bu tabii çocukları e, kurslara gidiyor. Güzel sanat kurslarına. Hmm. Piyano kursuna gidiyor küçük. Büyük e, resim kursuna gidiyor. Ayrıca e, lisan kursuna gidiyorlar. Hmm. Spor kursuna gidiyorlar. Hmm. tabii e, mutlaka bir kıskançlık, öfke hmm. yaratmıştır hmm. çekemeyenler arasında.
ئەمما ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشى قاھار ئېلىنىڭ بەزىدە شىركەتنىڭ بىر ئەزاسى، بەزىدە ۋەكىلى سۈپىتىدە ئىلگىرى بىر نەچچە قېتىم خىتاي كونسۇلخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن چاغانلىق پائالىيەتلەرگىمۇ قېتىلغانلىقى، ئەلچىخانا ۋە شىركەتنىڭ باش رەھبەرلىك ئاپپاراتى بىلەن مۇناسىۋەتنى قويۇق تۇتۇپ كەلگەنلىكىنى مەلۇم قىلىدۇ. قاھار ئېلىنىڭ دوستى رەپقەتمۇ ئۇنىڭ ئەلچىخانا بىلەن بەزىدە خىزمەت، بەزىدە مۇراسىملار سەۋەبلىك ئالاقىسىنىڭ بولۇپ كەلگەنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ.
ئاشۇنداق ئىشلىرى بار ئەمدى. بۇنىڭكى ئۈندىدارىنى ئاشۇنداق بۇرۇنقىلاردا كۆرگىلى بولاتتى. شۇ ھازىرقى مانا يېقىندىكى نېمىدە يوق ھازىر ئۈچ ئاي ئېشىپ كەتتى دەڭ. شۇ بۇرۇن بارتىچۇ بەزىدە چىقىرىپ قوياتتى شۇ چوڭ چوڭ باشلىقلار كەلگەن چاغدا ئەمدى شىركەت چوڭ شىركەتچۇ گوچى دەپ. ئاشۇنداق شىركەت بولغاندىن كېيىن شۇ مۇشۇ ۋەكىل بولاپ چىقىدىغان ئىشلىرى جىق ئىدى بۇنىڭكى. ۋە ئۇنىڭ بۇ ساداقەت ئىپادىسىنىڭمۇ بۇ نۆۋەت خىتاي تەرىپىدىن نەزەرگە ئېلىنمىغانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان مەزكۇر شىركەتنىڭ كادىرلار بۆلۈمى خادىمى شىركەتنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىر قانچە ئايدىن بېرى ئالاقە قىلالمايۋاتقانلىقى، بۇنىڭغا ئۇنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنىڭ سەۋەب بولغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.

这个具体情况你要问一下， 这个刚才我跟你那个电话的问一下他。 那就说的是在会上。 所以我们就问了有关的部门， 有关部门说这个， 因为他现目前状况是呃呃不方便联系不到的， 具体的情况只说了这么一句。 这涉及到这一些事情， 我们就不方便再打探了。 具体的我们就不知道了， 有关部门就告诉我们说， 那你们不要知道了， 就这个意思。 那我们就知道了， 我具体我们就不方便再问。

بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان مۇتەخەسسىسلەر بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ پەرزەنتلىرىگە قاراتقان مېڭە يۇيۇش خاراكتېرلىك سىياسىي تەلىم تەربىيە پائالىيىتى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەدىن ئاڭلايسىزلەر ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى

ئېلىپ كەلدى بۇنىڭ تىپىك مىسالى سۈپىتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى ئىنكار قىلىش ئۈستىگە قۇرۇلغان ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيىسى بازىسى ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيىسى مۇزېيى قاتارلىقلارنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش مۇمكىن خىتاي باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي دائىرىلىرى بۇ يىل يازلىق تەتىل مەزگىلىدە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىنى تەشكىللەپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ۋەتەن سۆيگۈسى جۇڭخۇا سەپىرى ناملىق تەتىللىك ئېكسكۇرسىيە ۋە ئۆگىنىش پائالىيىتى تەشكىللىگەن خىتاينىڭ بۇ قېتىملىق مېڭە يۇيۇشنى مەقسەت قىلغان يازلىق تەتىللىك دالا پائالىيىتىگە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئون تۆت ۋىلايەت ئوبلاست ۋە بىڭتۈەنگە قاراشلىق ھەرقايسى شەھەر ھەم دىۋىزىيەلەردىن بولۇپ جەمئىي ئالتە يۈزگە يېقىن ھەر مىللەت ئوقۇغۇچىلىرى قاتناشقان تەڭرىتاغ تورىنىڭ مەزكۇر خەۋىرىدە ناھايىتى ئېنىق قىلىپ خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنىڭ مىللىي كىملىكى ئىنكار قىلىنغان خەۋەردە ئېيتىلىشچە توققۇز مىليون ئالتە يۈز مىڭ كۋادرات كىلومېتىر كېلىدىغان خىتاي تېررىتورىيىسىدە ياشاۋاتقان كىشىلەر مەيلى قەيەردىن كەلگەن ياكى قايسى مىللەتتىن بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۇلارنىڭ ھەممىسى جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرى ئۇلارنىڭ ئورتاق كىملىكى جۇڭخۇا مىللىتى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن شۇڭا بۇ قېتىم خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن تەشكىللىگەن ئاتالمىش ۋەتەن سۆيگۈسى جۇڭخۇا سەپىرى ناملىق بۇ دالا پائالىيىتىنىڭ تۈپ مەقسىتى ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى كىملىكىنى كۈچلەندۈرۈشنى نىشان قىلغان ئىكەن ئىلگىرى ئۇيغۇر رايونىدا ئوتتۇز يىلغا يېقىن مائارىپ سېپىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان ھازىر گوللاندىيىدە ياشاۋاتقان لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلدى ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان مەزگىلدىكى ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ تەتىللىك دالا پائالىيەتلىرى بىلەن بۈگۈنكى ئاتالمىش ۋەتەنپەرۋەرلىك تەلىم تەربىيىسى نامىدىكى دالا پائالىيەتلىرىنىڭ مەزمۇنىنى سېلىشتۇرما قىلىپ ئۆتتى مەن ئۆزۈم شۇ ۋەتەننىڭ ئاشۇ ئۈرۈمچىدە باشلانغۇچ مەكتەپتە ئوتتۇز يىلغا يېقىن ئوقۇتقۇچى بولدۇم بۇ جەريانلاردا بىزمۇ نۇرغۇن يازلىق لاگېرلارغا پائالىيەتلەر ئورۇنلاشتۇرغان ئوقۇغۇچىلارنى بۇ ۋاقىتلاردا ھەر بىر سىنىپلاردىن ئەڭ ئەلا ئوقۇغان ئوقۇغۇچىلارنى تاللاپ شۇ ۋەتىنىمىزنىڭ ئۆزىنى ساياھەت قىلدۇراتتۇق زىيارەت قىلدۇراتتۇق ئۇنىڭدىن كېيىن سانلارنى بېرەتتى بىزگە مەسەلەن سايباغ رايونى ئۇلامدىن شەھەر ئۇلامدىن ئۇ ۋاقىتتا بىر نەچچە تال سان بېرەتتى بۇنىمۇ ئوقۇغۇچىلارنى تاللاپ ئېۋەتىپ بېرەتتۇق يەنە ھەر بىر ساياھەت چىققاندا پائالىيەت ئورۇنلاشتۇرغان ۋاقىتتا ئالدى بىلەن ئاتا-ئانىسىنىڭ رۇخسىتىنى، ئاتا-ئانىسى ئېلىپ شۇلارنىڭ رۇخسىتى ۋە قوشۇلۇشى بىلەن ئاپىراتتۇق پائالىيەتلەرگە، مەيلى ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە ئاپىرايلى، مەيلى ئاشۇ ۋەتەننىڭ ئۆزىدە بولسۇن. ھە ئۇ يەردىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن بۇ ئوقۇغۇچىلار پەقەت ئۆزىنىڭ شۇ تەسىراتىنى يېزىپ بىر پارچىدىن ماقالە يېزىپ تاپشۇراتتى، شۇنىڭغا تۈگەيتتى. بۇ دەرىجىدە تەشۋىقات بولۇپ، بۇ دەرىجىدە قەسەم قىلىپ، ۋەدە بېرىپ. ئۇنچىلىك چوڭ غايىلەردە ئەمەس، يەنى ئۇنداق ئوتتۇرا مەكتەپتە، ئەمدى ئوتتۇرا مەكتەپ چىققان ئوقۇغۇچىلارنىڭ كاللىسىدا مەن شۇ ۋەتەننىڭ ماڭا بولغان شۇ زىممىمىزگە يۈكلىگەن شۇ يۈكنى ئادا قىلىش ئۈچۈن، يەنى جۇڭخۇانى گۈللەندۈرۈش، جۇڭخۇا پەرزەنتلىرى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن بۇنىڭغا كۈچ چىقىرىمەن، جۇڭگو چۈشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىمەن دېگەندەك ئىدىيەلەر قەتئىي يوقتى.
ئۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن تەشكىللەنگەن تەتىللىك دالا پائالىيەتلىرىنىڭ پۈتۈنلەي مېڭە يۇيۇشنى ئاساس قىلغان سىياسىي تەشۋىقات پائالىيىتىدىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى بۇ يەنە شۇ خىتاينىڭ شۇ ئوقۇغۇچىلارغا ئالدى بىلەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن باشلاپ كامپ لاگېرلار تەسىس قىلىنغاندىن كېيىن پۈتۈن ئوقۇغۇچىلارنى ياتاقلىق مەكتەپ دەپ ئەكېتىپ بۇلارنى بالىلار كامپلىرى، لاگېرلار كامپلىرى تەربىيەلىدى، ئاشۇ ئاتا ئانىلارغا كۆرسەتمەي. ئەمدى ئۇنى تەربىيەلەپ ھازىر بەش ئالتە يىل بولغان ۋاقتىدا ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە يازلىق لاگېر پائالىيىتىدە بۇنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنى ئاشۇ يەرگە ئاپىرىپ ئۆزىنىڭ كۆزىدە كۆرسىتىپ تۇرۇپ، ئەمەلىي تەجرىبىلىرىدىن ئۆتكۈزۈپ، بېسىپ تۇرۇپ ئىككى ھەپتە تەربىيەلەپ مېڭىسىنى يۇيۇپ، دېمەك، سېنىڭكى بىرلا ئىسمىڭ بار، ئۇ بولسىمۇ سەن جۇڭخۇانىڭ پەرزەنتى. ھەممىمىزنىڭ ئورتاق بىرلا غايە ئۇ بولسىمۇ شۇ ۋەتەننىڭ كەلگۈسىنى گۈللەندۈرۈش سەن دېگەن ۋەتەننىڭ پەرزەنتى مۇشۇ ئىدىيەنى مېڭىسىغا شۇ ھەر تەرەپتىن قۇيۇۋاتىدۇ دەپ مەن ئوتتۇز يىللىق ئوقۇتقۇچىلىق ھاياتىمدا مەن بۇنداق لاگېر پائالىيەتلىرىنى بۇنداق ساياھەتلەرنى ئاڭلاپمۇ باقماپتىكەنمەن كۆرۈپمۇ باقماپتىكەنمەن بۇ ئاجايىپ بەك قورقۇنچلۇق ئوقۇغۇچىلارنىڭ پسىخىكىسى بولسۇن ئۆسۈپ يېتىلىشىدە بولسۇن ھەممە جەھەتتىن زور تەسىر بولىدۇ دەپ ئويلايمەن ئۈرۈمچى ۋە بېيجىڭدا ئېلىپ بېرىلغان بۇ قېتىملىق ئاتالمىش ۋەتەن سۆيگۈسى جۇڭخۇا سەپىرى ناملىق يازلىق تەتىللىك دالا پائالىيىتى جەريانىدا ئوقۇغۇچىلار ئۈرۈمچىدىكى ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېي سەككىزىنچى ئارمىيەنىڭ ئۈرۈمچى تۇرۇشلۇق ئىش بېجىرىش ئورنى خاتىرە سارىيى، ئۈرۈمچى ئىنقىلابىي قۇربانلار قەبرىستانلىقى ۋە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى تارىخىي مۇزېينى ئېكسكۇرسىيە قىلدۇرغان ئاندىن خىتاي پايتەختى بېيجىڭغا ئېلىپ بېرىلىپ بېيجىڭدىكى گوگۇڭ خان سارىيى دۆلەتلىك مۇزېي بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى تەنتەربىيە سارىيى ۋە بېيجىڭ تېخنىكا ۋە تەرەققىيات رايونىدىكى يۇقىرى تېخنىكىلىق كارخانىلارنى زىيارەت قىلدۇرغان خەۋەردە دېيىلىشىچە پۈتكۈل دالا پائالىيىتى جەريانىدا ئۇيغۇر رايونىدىن تەشكىللەنگەن بۇ ئالتە يۈز نەپەر ئوقۇغۇچىغا نۇقتىلىق ھالدا خىتاي كومپارتىيىسى بازارغا سېلىۋاتقان ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ھېس قىلدۇرۇش ئاساسلىق تېما قىلىنغان سان فرانسىسكو ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن تارىختىكى يەھۇدىي قىرغىنچىلىقىنى سېلىشتۇرۇپ دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيەسى ياقلىغان لىنا لېمبېرگ بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى پائالىيەتلىرىنىڭ تېگى تەكتىدىن ئېيتقاندا ھەممىسىنىڭ ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى كىملىكىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئوچۇق ئاشكارا ھالدىكى سىياسىي تەشۋىقات پائالىيەتلىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى It seems clear that the Love of the Motherland China Tour is just outright propaganda, which I imagine forces. مېنىڭچە، بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەردىن بولغان ياش ئۆسمۈرلەرگە قارىتا خىتاي مىللىي كىملىكىنى مەجبۇرلاپ تېڭىش، ئۇلارغا ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى سىڭدۈرۈشنى نىشان قىلغان بىر پائالىيەت. تېخىمۇ كونكرېتراق قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئانا يۇرتىدا ئۆزلىرىنىڭ ئانا تىل، مەدەنىيەت، ئۆرپ ئادەتلىرىدىن مەھرۇم قالدۇرۇش، ئۇلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى ئىنكار قىلىش بەدىلىگە ئۇلارنى خىتاينىڭ سادىق بىر پۇقراسىغا ئايلاندۇرۇش، شۇنداقلا ئۇلاردا خىتاي كىملىكىنى يېتىلدۈرۈش ۋە ئۇنىڭدىن پەخىرلىنىش ئېڭىنى كۈچەيتىشنى مەقسەت قىلغان بىر قۇرۇلۇشتۇر مېنىڭچە بۇ خىلدىكى سىياسىي تەلىم تەربىيە تەشۋىقاتلىرى ۋە نۆۋەتتە يېڭىدىن سۇنۇلغان خىتاينىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك مائارىپ قانۇنى قاتارلىقلار ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى تېخىمۇ ناچارلاشتۇرۇۋېتىدۇ خىتاي بۇ تۈردىكى سىياسەت قانۇنلار ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى قىلمىشلىرىنى قانۇنلۇق قىلىپ كۆرسىتىش مەقسىتىگە يەتمەكچى

تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئاتا ئانىسىنىڭ لاگېرغا قامىلىپ كېتىش سەۋەبىدىن چەت ئەلدە قارا يېتىم قالغان ئابدۇللا بىلەن مۇسلىمەنىڭ كېيىنكى سەرگۈزەشتلىرى ئابدۇخېلىلنىڭ ئۇلارغا يەتكۈزگەن قېرىنداشلىق ۋە ئاتا ئانىلىق مېھرىنى پروگراممىمىزنىڭ ئىككىنچى بۆلۈمىدىن ئاڭلايسىلەر تۆۋەندە بېرلىندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىدىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتىنى ئاڭلايسىلەر.
بىز بۇ بالىلارنى ھەرقانچە ئۆز بالىلىرىمىزدىن ئايرىم كۆرمىسەكمۇ، ھەتتا ئۆز بالىلىرىمىزدىن بەكرەك ئۈستۈن تۇتساقمۇ، يەنىلا ئۆز ئاتا-ئانىسىنىڭ ئورنىنى ھەرگىز تولدۇرۇپ بولالمايمىز. بەزەندە بالىلارنىڭ يالغۇز قالغاندا خىيالغا چۆكۈپ تۇرۇپ قالغىنىنى كۆرسەم، بوغۇزىمغا بىر نەرسە كەپلىشىپ قالغاندەك، يۈرەكلىرىم پارچە-پارچە بولىدۇ. بۇ ھازىر تۇتقۇندىكى ئىمىنجاننىڭ ئىككى بالىسى ئابدۇللا بىلەن مۇسلىمەگە سەككىز يىلدىن بۇيان قېرىنداشلىق مېھرىنى يەتكۈزۈپ ئاتىدارچىلىق قىلىپ كېلىۋاتقان شۋېتسارىيەدىكى ئابدۇخېلىلنىڭ يۈرەك سۆزلىرىدۇر ھازىر تۈركىيەدە ئابدۇخېلىلنىڭ ئىنىسى بىلەن بىرگە ياشاۋاتقان ئابدۇللامۇ ئۆز ۋاقتىدا ئاتا ئانىسى بىلەن ئايرىلغان مىنۇتلارنى ئەسلەپ مۇنداق دەيدۇ ئاپام بىلەن دادام ۋەتەنگە كەتكەن ۋاقتىدا مەن يەتتە ياش ۋاقىت يەتتە ياشتىم بوۋاملار بىلەن موماملار ئاغرىپ قاپتىكەن ئاشۇلارنى كۆرىمىز دەپ كەتكەن. بىر ئون ئون بەش كۈنگە كېلىپ، كېيىن بوۋاڭلار موماڭلارنى كۆرگىلى ئاپىرىمەن، ئۇ چاغقىچە خېلىل ئاكاڭلارنىڭ ئۆيىدە تۇرۇڭلار دەپ دېگەنتى. كېيىن كېتىپ، بىر بەش كۈنگىچە ئەھۋاللاشتۇق. كېيىن ئالاقىمىز كېسىلىپ كەتتى.
مەلۇم بولۇشىچە، ئابدۇللا بىلەن مۇسلىمەنىڭ ئاتا-ئانىسى يۇرتىغا كەتكەندىن كېيىن،

ھازىر چوڭايغانسېرى ئاتا ئانىنىڭ قانچىلىك مۇھىم بولغانلىقىنى بىلىپ
جىق سېغىنىۋاتىمەن. ئابدۇخېلىلنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىمىنجان بىلەن سابىرە ۋەتەنگە قايتىپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا ئۇلارنى تۈرمىگە ئەكىرىپ كەتكەنلىكى خەۋىرى كەلگەن. ئارقىدىنلا مىسىردىكى ئۇيغۇرلارنى خىتاي ساقچىلىرى كېلىپ قايتۇرۇپ ئەكېتىدىكەن دېگەن خەۋەرلەر تارقىلىشقا باشلىغان. بۇنىڭ بىلەن ئۇ ئابدۇللا بىلەن مۇسلىمەنى ئېلىپ مىسىردىن تۈركىيەگە كەلگەن شۇ ۋاقىتلاردا ئابدۇللا بىلەن مۇسلىمە يۇرتىدىكى بوۋىسى بىلەن ئاخىرقى قېتىم يەنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى يەتتىنچى ئايلاردا تېلېفوندا كۆرۈشكەن ئابدۇخېلىلنىڭ دېيىشىچە بالىلارنىڭ بوۋىسى ساۋۇر ھاجىمنىڭمۇ شۇ قېتىملىق كۆرۈشۈشتىن كېيىن تۈرمىگە سولانغانلىق خەۋىرى كەلگەن ئابدۇخېلىل ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۈركىيەدىكى باياندايلىقلاردىن ساۋۇر ھاجىم بىلەن ئىمىنجاننىڭ تۈرمىدە ئۆلۈپ كەتكەنلىك خەۋىرىنى ئاڭلىغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرنىڭ ئاخىرى ئۇ دەيمەن. شۇ بىر خەۋەردە ئاڭلىدۇق تۈگەپ كېتىپتۇ دەپ ئاڭلىدۇق ئەمدى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرنىڭ ئاخىرى ئىككى مىڭ ئىككىگە تەۋە. بىز بۇ ھەقتە ئۇچۇر ئېلىش ئۈچۈن غۇلجا شەھەر بايانداي ساقچىخانىسىغا تېلېفون قىلدۇق. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەلدىن كەلگەن تېلېفونلارنى ئالماسلىق ئۇقتۇرۇشى بولغاچقىمۇ بايانداي ساقچىخانىسى تېلېفونىمىزنى ئالمىدى. بۇ بالىلارنىڭ بېشىغا كەلگەن پاجىئە بۇنىڭ بىلەنلا تۈگىمىگەن ئابدۇخېلىلنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە بۇ بالىلارنىڭ چەت ئەلدىكى بىردىن بىر تۇغقىنى ئابدۇللا بىلەن مۇسلىمەنىڭ تاغىسى سۇلتان قارىمنىمۇ خىتاي ساقچىلىرى ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن ئائىلىسىگە تەھدىت سېلىش ۋە گۆرۈگە ئېلىۋېلىش ئارقىلىق مىسىردىن قايتۇرۇپ ئەكەتكەن سۇلتان قارىم ئىككى قىزى ئائىشە بىلەن خەدىچەنى ۋە توققۇز ياشتىكى كىچىك ئوغلىنى ئېلىپ غۇلجىغا قايتقان بولۇپ شۇ قايتىشىدا ئۇلارمۇ ئىمىنجان ۋە سابىرە بىلەن بىللە جازا لاگېرىغا ئېلىپ كېتىلگەن كىچىك ئوغلىنى بالىلار لاگېرىغا ئېلىپ كەتكەنلىك خەۋىرى كەلگەن ئابدۇخېلىلنىڭ بايان قىلىشىچە ئۇ تۈركىيەدىكى كۈنلەردە يۇرتى غۇلجىدىكى خىتاي ساقچىلىرى تەرىپىدىن توختىماي تەھدىت تېلېفونلىرى كېلىپ تۇرغان

بۇ مۇسىبەت پەقەتلا ئابدۇللا بىلەن مۇسلىمەنىڭ مۇسىبىتى ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا پۈتكۈل مىللەت گەۋدىسى بىلەن كېلىۋاتقان بىر مۇسىبەت. بۇنداق بالىلار ھازىر ئىستانبۇلدا بەكمۇ كۆپ. نۇرغۇنلىغان تونۇشلىرىمىزنىڭ بالىلىرى يا ئانىسىدىن، يا دادىسىدىن ئايرىلغان ھالەتتە ياشاۋاتىدۇ. ئەمما بىز قاراۋاتقان بۇ ئىككى بالا ھەم ئانىسىدىن، ھەم دادىسىدىن ئايرىلغان ھالەتتە. مۇنداقچە ئېيتقاندا ئاتا ئانىسى تىرىك تۇرۇپ قارا يېتىم بولۇپ قالغان ھالەتتە ياشاۋاتىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ھەر قاچان بۇ بالىلارنىڭ خۇشال بولۇشىغا مۇشۇ بالىلارنى خۇشال قىلىشقا كۆڭلىنى كۆتۈرۈشكە تىرىشىپ كەلدۇق ھەم بۇنىڭدىن كېيىنمۇ شۇنداق قىلىمىز ئەلۋەتتە ئابدۇخېلىل ئاخىرىدا مۇنۇلارنى تەكىتلەپ ئۆتتى
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتى ھازىر تەسۋىرلىگۈسىز بىر جۇدالىقنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ ئابدۇللا بىلەن مۇسلىمە بۇنىڭ بىر تىپىك مىسالى بولالايدۇ ۋە شۇنداقلا ئابدۇللا بىلەن مۇسلىمە ماڭا يالغۇز ئاتا ئانىسىنىڭلا ئامانىتى ئەمەس بەلكى مىللىتىمىزنىڭ ئامانىتى مىللىتىمىزنىڭ پەرزەنتلىرى بۇلار ئەلۋەتتە بۇلارغا ئۆز بالىلىرىمىزدىن چارە قاراش بىزنىڭ ئىنسانىي مىللىي دىنىي بۇرچىمىز دەپ قارايمەن ۋە ئاخىرىدا دەيدىغىنىم مۇھاجىرەتتىكى ھەر بىر ئۇيغۇر ئۆزىمىزنىڭ مىللىي دىنىي ئەنئەنىمىزنى جارى قىلدۇرۇپ ياشاپ ئۆزىمىزنىڭكى بىر كىشىلىك تۆھپىمىزنى ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە قوشالىساق ئۆزىمىزنىڭ تېگىشلىك ئورنىمىزنى تاپالايمىز دەپ قارايمەن ئىگىلىشىمىزچە، تۈركىيەدە ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى قۇرۇلغاندىن بۇيان، ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئۈچۈن ھەر خىل كۇرسلارنى ئېچىپ، تەربىيەلەش ئىشىنى داۋام قىلماقتا ئىكەن. ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپى تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى ئېچىلغان ئانا تىل ۋە رەسىم كۇرسى ئوقۇغۇچىلار ۋە ئاتا ئانىلارنىڭ ياخشى باھاسىغا ۋە قوللىشىغا ئېرىشكەن. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلىرىدا بولسۇن.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان دۆلەتلەردە ئارقىمۇ ئارقىدىن ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنى ئېچىپ، پەرزەنتلىرىگە ئۇيغۇر تىلى ئۆگىتىش ۋە مىللىي كىملىك يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىپلا قالماستىن، بۇ يىل تۈركىيەدە رەسىم سىزىش كۇرسىمۇ ئاچقان. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەخپىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى رەسمىي تۈردە ئانا تىل ۋە رەسىم كۇرسى ئېچىپ، ئوقۇغۇچىلارنى تەربىيەلەشكە باشلىغانىدى. مەزكۇر ئوقۇغۇچىلار ئانا تىل ساۋات چىقىرىش سىنىپىدا ئۆگەنگەن ھەرپلىرىگە مۇناسىۋەتلىك سۆزلەرنى ئوقۇيالايدىغان ياكى ئىملا بىلەن قۇرلارغا چۈشۈرۈپ يازالايدىغان، شۇنىڭدەك ئۇيغۇر تىلىدا راۋان سۆزلىيەلەيدىغان بولۇشقا باشلىغان. ئۇلار ئۇيغۇر ساۋاقداشلىرى بىلەن ئۇچرىشىش، ئۇيغۇر تىلىدىكى قوشاقلارنى يادلاش، ۋە چۆچەكلەرنى ئاڭلاش ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلى مۇھىتى بىلەن ئۇچراشقان. بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلھەمىت قاراخان ئەپەندى مۇنداق دېدى.
ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭكى ھەر تەرەپتىن يېتىشكەن، ئىقتىدارلىق، ۋەتىنىمىز ۋە مىللىتىمىزگە ياراملىق ئىزباسارلىرىدىن بولۇپ يېتىشىپ چىقىشى ئۈچۈن ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقفىمىز ئىستانبۇلنىڭكى سەفاكۆي رايونىدا ۋە توردا مەكتەپ دەرسلىرىدىن سىرت ھەر خىل تىپتىكى كۇرسلارنى ئېچىشنى پىلانلىغانىدۇق. ھازىر سىنىپتا ۋە تور يۈزىدە ئانا تىل كۇرسى بىلەن رەسىم كۇرسى داۋاملىشىۋاتىدۇ. تۈركىيە ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلاردىن سىرت، ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر بالىلارمۇ تور ئارقىلىق ئىشتىراك قىلماقتا.
رەسىم كۇرسىغا قاتنىشىۋاتقان ئوقۇغۇچىلار سىدام سىزما سۇ بوياق، شام بوياق، ماي بوياق رەسىملەرنى سىزىشنى ۋە رەسىم نەزەرىيەلىرىنى ئۆگەنگەن. ئۇلارغا يەنە رەسساملىق ۋە رەسساملار ھەققىدە مەلۇمات بېرىلگەن. رەسىم ئوقۇتقۇچىسى ئايگۈزەل خانىم بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ، مۇنداق دېدى.
رەسىم دەرسىمىز ئالتىنچى ئايدا باشلىغانىدى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ رەسىم دەرسى. شۇ تۇنجى باشلىغاندا بالىلار بەك قىزغىنلىق بىلەن كەلگەن، لېكىن بۇ ئۈچ ئاي داۋاملىشىش جەريانىدا ھەقىقىي ئوقۇش نىيىتى بار بالىلىرى قالدى. چۈنكى بەزىلىرى بەك كىچىك بولغاچقىمۇ ھېلىقى سىزالمىدى چۇ.

ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ئاچقان كۇرستا ئۇيغۇر تىلى دەرسى ئۆتۈۋاتقان سەردار ساتتار ئەپەندى ئۇيغۇر ئاتا-ئانىلارنىڭ پەرزەنتلىرىگە ئانا تىل ئۆگىتىشتە بولغان قىزغىنلىقىنىڭ بۇرۇنقىغا قارىغاندا بەكلا يۇقىرى ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ قىزىقىپ ياخشى ئۆگىنىۋاتقانلىقىنى، ئىنتىلىشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
تۆت سىنىپ بار، پەرقلىق ياشلاردا، سەۋىيەلەرگە قارىتا ئايرىلغان سىنىپلار بار. ئۈچ ئوقۇتقۇچى دەرس ئۆتۈۋاتىدۇ بۇنىڭغا ھازىر. مەن مۇشۇ قىرغىزىستاندىكى بالىلارغا دەرس ئۆتۈۋاتىمەن. ئون يەتتە-ئون سەككىز ياشتىكى بالىلار. بالىلارنىڭ قىزىقىشى ناھايىتى يۇقىرى. ھەپتىدە ئىككى كۈن دېگەندەك دەرس ئۆتۈۋاتىمىز، بىر ئىككى سائەتتىن. بەزى بالىلارنىڭكى ھېلىقى ساۋادى چىقىپ بولدى دېيىشكە بولىدۇ. بەزىلەر تېخى يەنە بىرئاز ۋاقىت ئالغىدەك. بەزى بالىلار كەلگەندە مۇنداق سەۋىيەسى ياخشى بالىلار باركەن. ئۇلار ساۋادىنى چىقىرىپ ئىلگىرىلەپ بولدى. ئاندىن كېيىن بۇلارنىڭ ئارىسىدا يەتتە سەككىز ياشلىق كىچىك بالىلارمۇ بار. بۇلار ئاساسەن ئۇيغۇرچە چۈشەنمەيدۇ. ھە بۇلارغا دەرستە ئاتا ئانىسى تەڭ كىرىپ ئولتۇرۇپ ئوقۇتقۇچىلارغا ياردەم قىلىپ ئوقۇتقۇچىنىڭ گېپىنى چۈشەندۈرۈپ دېگەندەك بۇ جەھەتتىن ئاتا ئانىلارنىڭكى بالىلىرىغا ياردەم قىلىپ شۇ كومپيۇتېرنىڭ ئالدىدا بىر سائەت بىللە ئولتۇرۇپ دەرسكە كىرگەنلىكى مېنى باشقا ئوقۇتقۇچىلارنى ناھايىتى تەسىرلەندۈردى. ئەلۋەتتە ئومۇمىي جەھەتتىن كۇرسنىڭ ئەھۋالى يامان ئەمەس كېتىۋاتىدۇ. قىزىقىشلارمۇ ياخشى. خۇدايىم بۇيرۇسا بۇندىن كېيىنمۇ ياخشى بولىدۇ دەپ ئويلايمىز. قىزىقىدىغانلارنى مۇشۇ ئانا تىل كۇرسىغا قىزىقىدىغانلارنى بىز بىلەن ئالاقىلىشىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندى ئۇيغۇر تىلى كۇرسلىرى ۋە مەكتەپلىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللىي مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ ۋە پەرزەنتلەرگە مىللىي كىملىك يېتىلدۈرۈشتىكى رولىنىڭ زور ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
مەلۇم بولغىنىدەك، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىستېمىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكى ۋە مەدەنىيىتىگە ئېغىر تەھدىت بولماقتا. شەرقىي تۈركىستاندىكى مائارىپ ۋە مەمۇرىي ئورگانلىرىدا ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىشلىتىلىشى ئاساسىي جەھەتتىن چەكلەندى. شۇڭا ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى خىتاي تىلىدا مائارىپ تەربىيەسى ئېلىشقا ۋە ئۆز تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى يوقىتىشقا مەجبۇر بولۇۋاتىدۇ. چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ مىللىي كىملىكى، تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىش، راۋاجلاندۇرۇش ئارزۇسى تېخىمۇ كۈچەيمەكتە. شۇڭا بىز ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ئارزۇسىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ئىستانبۇلدىكى ۋەقپىمىزدىكى سىنىپتا ۋە تور يۈزىدە ئۇيغۇر ئانا تىلىنى ئۆگىتىۋاتىمىز. مەزكۇر كۇرسنى بۇندىن كېيىنمۇ تېخىمۇ كۈچەيتىش پىلانىمىز بار.
ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندى پات ئارىدا باشقا كۇرسلارنىڭمۇ باشلىنىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى.
بىز پات ئارىدا تور ئارقىلىق ۋە سەفاكۆيدىكى ۋەقپىمىزنىڭ سىنىپلىرىدا ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلىرى ئۈچۈن ئىنگلىزچە ۋە تۈركچە تىل كۇرسلىرىدىن باشقا ماتېماتىكا،

ۋە ھەپتىلىك كۇرسلارنى ئېچىشنى پائال داۋام قىلماقتا. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭ مۇئەييەن دەرىجىدە ئۈنۈم بېرىۋاتقانلىقىمۇ مەلۇم بولماقتا. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى